جهالت ۾ هئو يعني هينئر ته ٺيڪ ٺاڪ آهيو عقل اٿو پر جنهن وقت اهو عقل ڪو نه هئو جنهن وقت توهان اگنورنٽ هيو يعني اهو هنن جي جهالت ڏانهن يعني هڪڙو هن تان بار لاهي هلڪو ٿو ڪري اهڙي نموني سان جيئن وري اڳتي جو شيطان اهو نزغ بين اسان وچ ۾ وڌو آهي شيطان ڏانهن اڇلي ٿو اها ڳالهه يعني ماڻهو چيو تنهنجو ڏوهه ڪونهي اهو نفس جو ڏوهه آهي تنهنجو ڏوهه ڪونهي اهو جهالت جو ڏوهه آهي مطلب ته اهڙي نموني سان ماڻهو جو اهو بار هرو ڀرو

پاڻ جيڪو آزاد حر نه پر هي غلام آهي مون خريد ڪيو فلاڻي هنڌان ۽ ان جو ڊاڪيومينٽ هي آهي هي آئون توکي وڪڻان ٿو ته هي ڊاڪيومينٽ آهي ته هاڻي جيئن اڄڪلهه اسان وٺندا آهيون پنهنجو گهر ٻر هي هو ته سرڪاري طرف سان هڪڙو ڊاڪيومينٽ ملندو آهي اسان کي ته ڀئي هي توهان جو ڊاڪيومينٽ آهي ۽ هي توهان جو وڪڻو بس پنهنجو رکي سگهو ٿا جڏهن وڪڻ چاهيو ته وڪڻو ته اهڙي قسم جو ڪو ڊاڪيومينٽ هو اهو هنن کي ڏيکاريائين ڀائرن کي چي ته هي ڀلا ڏسو هي توهان وڪيو هو چي ها اسانجو ٻانهو هو چي ها ائين هو پوء ٻيون ڳالهيون ٻيون ڳالهيون گهڻيون پر هو پنهنجي ان تان لٿا ڪونه هنن کي خيال ۾ ڳالهه ڪونه پئي اچي ته ڏسون ته هي ماڻهو آهي هي اشارا ويٺو ڪري اسان لاء هيڏي چڱائي پيو ڪري وري هيئن به ڪري ٿو وري اسان جي گهر جا احوال به هن کي جهڙو ڄڻ ڪري معلوم هجن ڪٿان ٿو هن کي خبر پئي اها به خبر ڪون پين جڏهن هن ۾ وڌائون جيڪو چوري جي ڳالهه به جيڪا خيال ۾ آندائون انهي تي به ڪون سمجهيا هاڻي جيڪو هن چيو ته توهان کي ياد آهي ته حضرت يوسف عليه السلام ڄڻ ڄڻ ٻڌي اها ڳالهه ڏک جي ته اسانجي فيملي سان هيڏو هيڏو آهي جٺ آهي هي آهي تڪليف آهي ته پوء اٿي ويو هليو وڃي پنهنجو اندر ڪوٺي ۾ وڃي پنهنجي تخليي جي روم ۾ چيمبر ۾ جنهنکي چوندا آهيون هن چيمبر ۾ ويو اتي وري هٿ منهن ڌوئي آيو وري موٽي آيو وري اچي ويٺو پوء وري جهڙو چيائين ته هاڻي هن کي هي نڪري ويو ڇالاء نڪري مطلب ته ڪنهن سبب سان هن کي پوء هو ٿورو عقل آيو جو اشارا ڪندي ڪندي هن کي حڪم نه هو ته هو سڃاڻن هن کي اهو الله تعالا جو ڄڻ جيستائين ڪو اشارو مڪمل نه ٿئي حضرت يوسف طرفان پوء جڏهن يوسف نالو ورتائين ته يوسف جو چيو هن هن کي خبر ڪونه ٿي يوسف پنهنجو هتي ويٺو آهي ماڳهين اڳيان اسان جي ڪنهن به هن کي يوسف ڪونه ٿي چيو هن جو ٻيو نالو هو عزيز مصر هن کي ته سڀ ڪنهن چيو ۽ يا سفنت پنيها ٿو چيائون يا جيڪو به چيائون ٿي ته هن کي چون هاڻي هن کي خيال آيو ته ڇا تون ئي يوسف آهين ائنڪ لانت يوسف ڇا تون ئي يوسف آهين تنهن تي پوء چيو ها آئون يوسف آهيان ۽ هي جيڪو ڀرسان ويٺو آهي منهنجي ساڄي هٿ تي اهو اٿو توهان جو ڀاء هاڻ ان کي ڪو ميڪ اپ اهڙو ڪرايو ناهي يا پائيندا هوندا ماسڪ باسڪ جيڪي چئبو آهي اهڙي قسم جي ڪا شيء پائي ويهي به جو سمجهه ۾ ڪونه ٿي ساڳيو آهي اسان ڊراما ڪندا هئاسون جڏهن توهان جهڙا جوان هئاسون ته پوء ڊرامي ۾ هو ماڻهوء جي شڪل بدلائي مرد مان مائي ٿي ويٺي هجي

سگهو، توهان جيڪو ڇڏي ويا آهيو ڪو نوڪر پنهنجو غلام ڪري ڪونه رکيو آهي هن کي جو اهڙي نموني سان ڪنهن سهڻي نموني سان مطلب ته اها ڳالهه ظاهر ٿي قالوا ائنڪ لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا بيشڪ اسان تي الله تعاليٰ پنهنجو احسان ڪيو آهي جو اها ڳالهه اسان لاء ڪئي اٿس قد من الله علينا انه من يتق ويصبر جيڪو تقويٰ ڪري يتق تقويٰ جيڪو ڪري ٿو يعني الله تعالٰي کان ڊڄي ٿو الله تعالٰي جو پرهيز ڪري ٿو پنهنجي گناهن کان ٻين ڳالهين کان ۽ صبر ڪري ٿو هاڻي حضرت يوسف عليه السلام جو ٻه ڳالهيون اهي جيڪي آهن تقويٰ ۽ ۽ صبر ۽ احسان ڪرڻ ٻين ماڻهن تي اهي گهڻيون ڳالهيون مطلب ته هن جو ناصح هئڻ هن جو صادق هئڻ هن جو سچو هئڻ هن جو

پنج ئي دفعا محسن يا محسن جو لفظ استعمال ٿيو. پهرين دفعي الله تعاليٰ فرمايو، ٻئي دفعي قيدين چيو ته تو کي اسين محسن ٿا ڏسون، ٽئين دفعي جيڪو آهي سو حضرت الله تعاليٰ پاڻ فرمايو ته پنهنجو ائين اسان احسان ڪندا آهيون ۽ هي وري هتي انه ان پاڻ يوسف عليه السلام چئي ٿو ته احسان ڪرڻ وارن جو الله اجر ضايع نه ڪندو آهي اهڙي نموني سان ۽ ڀائرن پاڻ چيو جڏهن بنيامين کي ته واپس ورتائون حضرت يوسف عليه السلام کان تڏهن ٿي چيائون ته تون توکي اسين چڱا آهي چڱو ٿا ڏسون احسان ڪن ڪرڻ ڪندڙ مان ٿا ڏسون تنهن ڪري تون هن کي ڇڏ ته ان طريقي سان پنج دفعا محسنين جو لفظ استعمال ٿيو حضرت يوسف جي باري ۾ قالوا تالله هاڻي چون ٿا تالله اسان کي الله جو قسم آهي لقد آثرڪ الله علينا توکي الله تعالي اسان کان مٿي ڪيو آثرڪ الله علينا يعني تنهنجو درجو الله تعالي مٿي ڪيو اسانکي اها سمجه ۾ ڳالهه ڪونه آئي هيستائين هاڻي اسانکي سمجه ۾ آئي آهي قالوا تالله لقد آثرڪ الله علينا توکي الله اسان چونڊيو آهي علينا اسان جي مٿان اسان جي مٿان، وان ڪنا لخاطئين، ۽ اسين بيشڪ خطا ڪرڻ وارن مان آهيون، اسين گنهگار آهيون، ڏوهي آهيون، جو اسان جيڪو ڪم ڪيوسون حضرت يوسف جي يا بنيامين جي خلاف جيڪي ڳالهيون ڪيوسون سي پنهنجو غلط هيون مطلب ته اسان گناهه ڪيوسون هاڻي ايترو ئي لفظ چئو هاڻي اهو ڪونه ته وري ڊيگهه پٽاڙ ڪرڻ پوء سائين هيئن ڪر پوء هيئن ڪر بس لفظ چيائون ته اسان ڏوهاري آهيون الله تعاليٰ مطلب ته منهنجا ۽ اسان توکي الله تعاليٰ وڏائي ڏني اسانجي مٿان چونڊيو قال لا تثريب عليڪم اليوم فورا حضرت يوسف عليه السلام چئي ٿو توهان تي اڄ ڪا ميار ڪونهي اڄ کان پوء يا اڄ اڄ ميار ڪونهي عليڪم اليوم لفظ حضور صلّي الله عليه وسلّم فرمايو، مڪي جي فتح وقت ته هنن سان جڏهن پڇيائين ماڻهن کان ته هاڻي توهان سان آئون ڪهڙو يا هنن پڇيو رسول الله صلّي الله عليه وسلّم کان ته اسان سان ڪهڙو ورتاء ڪندين؟ چيائين توهان سان اهو ورتاء ڪندس جيڪو يوسف عليه السّلام پنهنجي ڀائرن سان ڪيو، لا تثريب عليڪم اليوم معنيٰ توهان تي اڄ ميار ڪونهي. هاڻي جنگ جي ڳالهه جيڪا وري ڏسون ٿا فرسٽ ورلڊ وار کان پوء جرمني کي ۽ جيڪي شڪست خورده قومون هيون انهن کي ايڏي سزا ڏنائون پنهنجي الائيز جو جرمني کي انهن کي انهن کي جو پوء هنن وري ريونج وٺڻ جي ڪوشش ڪئي پنهنجو ويهن سالن جي اندر تيار ٿي ويو هليو جرمني وري ٻي وار ورلڊ وار لڳي پنهنجو اوڻيهه سؤ ايڪوڻيتاليهه کان شروع ٿي وئي هلي ۽ هن پنهنجو خوب وري ٻي ٻي جنگ کان پوء به جيڪو آهي نيورمبرگ جا ٽرائلز جيڪي ٿيا فورٽي سڪس سڪس وغيره ۾ ۾ ڪٿي ڪڏهن پنهنجو انهي ۾ آمريڪا جو وري به فاتحانه طريقو هينئر به جيڪو آمريڪا جو طريقو مطلب يورپ جو هي سڄي قومون جيڪي آهن هي يورپ جون انهن جو طريقو اهو آهي ته جنهن قوم کي فتح ڪندا ان سان چڱائي نه ڪندا جو ان کي احسان ڪجي ان سان چڱائي ڪجي ان سان سٺو هلجي ته وري ٺيڪ آهي ڀئي هاڻ ٿي ويو هليو تان جنگ ختم ٿي هاڻي السلام عليڪم وعليڪم السلام اچو ته وٺو ته ماني کائون گڏجي مطلب ته ان سان سهڻي نموني سان هڪ ٻئي سان هلجي نه پنهنجو هن سان اهڙو ان کي نپوڙيندا جو نپوڙي صفا ان جو ساهه ڪڍي ڇڏيندا پوء جيڪي هن منجهان بچيا هوندا انهن ڏٺو هوندو هاڻي هن سان اسان سان اهڙي جٺ ڪئي اٿائون هاڻي اسان به هن کان اهو انتقام وٺنداسون اڄ نه وٺي سگهياسون سڀاڻ وٺنداسون ان ڪري انتقام جيڪو آهي سو پيو رهندو جيستائين بخش نه ڪبو هڪ ٻئي کي تيستائين ائين ٿيندو پوء بخش ڪرڻ ضروري آهي جيئن محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم بخش ڪيو سڀني قريشين کي ٺيڪ آهي ڀئي جنگيون هليون اسان جون اٺ سال اهي پر هاڻي الحمد لله هاڻي تائين اسان مڪو فتح ڪيو آهي هاڻي اچو پوء جوق در جوق جيڪو آهي سو ماڻهو اچي شامل ٿيا اسلام ۾ پوء ڪي به مطلب ته اسلام جي چڱائي جي ڏسي ڀئي ڪي ڪن ڏٺو ڀئي هاڻي فتح آهي هنن جي هاڻي اسين به هنن سان گڏ هونداسون چڱائي منجه انهي ڪري پوء اسلام جيڪو آهي سو دل ۾ هن جي آيو يا نه آيو پوء حجرات ۾ جيئن الله تعالي فرمايو ته توهان جي اسلام توهان جي دل ۾ اڃا پنهنجو ايمان ته اڃا توهان جي دل ۾ اڃا داخل نه ٿيو آهي توهان چئو ته اسلمنا اسان تسليم ٿيا آهيون يعني وي هيو سرينڊر ٽو دي پاور اينڊ اٿارٽي جيڪا آهي هينئر حاصل اسلام کي باقي اسان جي ايمان توهان جي دلين ۾ اڃا داخل نه ٿيو آهي سورت حجرات ۾ الله تعالي ائين فرمايو ته پاڻ اهو طريقو هڪڙو آهي جو ماڻهو بخش ڪري يڪدم ٺيڪ آ ڀائي ڳالهه ختم آ پر تورات ۾ به ائين آهي ته ڀائرن هن کي حضرت يوسف ڀائرن کي شڪ رهيو هن کي ڊپ رهيو ته هي الائي اسان کي ڪيڏي مهل جٺ ڪندو الائي ڪيڏي مهل اسان کي بدلو وٺندو يا ڇا اهو اهو رهيو پر اسان مسلمان جو ڄڻ ايمان اهڙو آهي جو واقعي چوندا ها اسان ڇڏي ته بس ڳالهه ڇڏي نه پر هن هي ڪم هي جيڪو سال رکن ٿا هتي فرمائي ٿو قال لا تثريب عليڪم اليوم توهان تي ڪا ميار ڪونهي اڄ يغفر الله لڪم الله تعالي توهان کي بخش ڪري بخش جي دعا ڪري ڇڏي بخش جي ڳالهه ڪري ڇڏي توهان وهو ارحم الراحمين الله تعالي بخشڻ وارو رحم الراحمين سڀني کان وڌيڪ رحم ڪندڙ آهي هاڻ اتي فرمائي ٿو هاڻ هي ڳالهه سمجهڻ جهڙي آهي ته اذهبوا بقميصي هذا هي منهنجي قميص آهي هاڻ ٽيون دفعو هي قميص ٿي اچي پهريون دفعو قميص هو جيڪو ڏني آهي سا ڪڍي ٿا وڃن پنهنجو ڀائر ان کان لهرائي وري پيء وٽ کڻي ٿا وڃن ته هيء قميص آهي سڃاڻ ته ڪنهنجي آهي يا هيء قميص رهي آهي باقي بگهڙ کائي ويو جيئن تورات ۾ ئي ٿورو مختصر مختلف نموني قرآن ۾ مختلف نمونو پوء وري ٻيو جيڪو قميص ڦاٽي ٿي حضرت يوسف عليه السلام جي مائي ٿي ڦري وٺي يا ڦاٽي ٿي اها ڳالهه هي ٽيو دفعو جيڪا آهي قميص جي ڳالهه هاڻي اچي ٿي قميص يوسف عليه السلام پنهنجي ڏئي ٿو اذهبوا بقميصي هذا وڃو هي منهنجي هيء قميص کڻي هاڻي بنيامين کي ڇڏيندو ڪونه بس هاڻي جيڪي ويندا سي ويندا هيء ويٺو هوندو هتي ۽ پنهنجو ٻيا ويندا جيڪي وڃڻا آهن سي ويندا اذهبوا بقميصي هذا فالقوه علي وجه ابي پوء اها لڳايو لايو پنهنجي منهنجي پيء جي وجه تي وجه مبارڪ چهري مبارڪ تي اها لڳايو ته قميص لڳائڻ سان وجه ابي يات بصيرا ته هو بصارت پائيندو هن بس بصارت هن جي سٺي ٿي ويندي يعني اکيون هن جون چڱيون ڀليون ٿي وينديون هليون ۽ پنهنجو پوء واتوني باهلڪم اجمعين پنهنجي سڀني گهر وارن کي اهل کي وٺي اچو. هاڻ اهل جي معنيٰ هتي هتي ماڻهو چون ڇا ڀئي اهل جي معنيٰ ڇا آهي؟ اسين چوندا آهيون اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلي آله واصحابه واهل بيته اجمعين سمجهو ته هتي اهله واولاده ائين چئبو آهي هن جو اهل ۽ هن جو اولاد اسان اولاد ۽ اهل ۾ فرق آيو آهي ته اهل هن جي گهر واري گهر وارا آهن گهر يا اهل بيت هن جي سڀئي گهر وارا پر جيڪي اهل آهي سا هن جي زال آهي ۽ ائين ڪونه ته زالون گهر جون اهل اهل نه آهن پر ٻيون جيڪي هن جو اولاد جيڪو آهي سو اهل آهي هن جو اهو ڪونهي حضرت پنهنجي ابراهيم عليه السلام کي فرشتا اچن ٿا اهل بيت يا اهل بيت، اهل بيت جو نالو يعني گهر وارائو، يعني تنهنجي گهر واري، تون پاڻ، تنهنجو اولاد جيڪو سو اهو سڄو. ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جو به اهل بيت انهيء سينس ۾ آهي ته معنيٰ گهر جا سڀ ڀاتي، هن معنيٰ اهڙو ڪونه ته رڳو اولاد اهل بيت ٿيندو ۽ پنهنجو اولاد جو اولاد باقي هن جون گهر واريون جيڪي آهن سي انهن کي گهر اهل منجهان ڪڍي ڇڏبو. اهي ته پهريون ته اصل اهل اهي آهن ۽ اولاد وري پوء ٻيو آهي، پوء ان جو ائين آهي. انهيء ڪري حضرت عائشه رضي الله تعالٰي عنها، حفصه رضي الله تعالٰي عنها، حضرت خديجه رضي الله تعالٰي عنها يا حضرت زينب رضي الله تعالٰي عنها يا جيڪي به پوء ٻيون آهن حضرت اميمه، حضرت ام سلمه، حضرت زينب بنت جحش، ٻي حضرت زينب، ٻيو حضرت ماريه قبطيه اهي سڀ اهل بيت آهن پنهنجو صفيه رضي الله تعالٰي عنها يا سڀئي جيڪي آهن سي اهي اهل بيت آهن

جو گهر مڙس آهي گهر وارو پنهنجو حضرت فاطمه رضي الله تعالٰي عنها جو ان جي باقي هاڻ اسان جا علماء جيڪي آهن سي حضرت عباس کي ۽ ان جي اولاد کي پنهنجي حضرت جعفر بن طالب جيڪو آهي ان کي اهل بيت ۾ انهيء ڪري شمار ٿا ڪن ته مطلب ته انهن جو اولاد جيڪو آهي سو حضرت رسول الله صلي الله عليه وسلم جي ويجهڙن مائٽن منجهان جيڪي ان وقت زنده رهيا باقي حضرت حمزه رضي الله تعالٰي هئو اهو به ان جي نياڻي هئي پوئتي مون کي خبر ناهي ته ان جو مردانو اولاد هو يا نه هو پوء نياڻي منجهان ڪو وري ڇا ٿيو يا نه ٿيو پر پوء عباسي جيڪي ٿيا سي عباس حضرت عباس چاچو جيڪو ابن عباس ان جو پٽ يا ٻيا ماڻهو جيڪي انهن جو اولاد به ٿيو پوء انهن وٽ بادشاهت به آئي اهڙي نموني سان اها ڳالهه ذهن ۾ رکبي ته اهل بيت جي جو سينس اهو آهي ته سڀ جيڪي گهر واريون ۽ انهن جو اولاد

ڪونهي پر پوء اسان وٽ موجود پر هو آهي پنهنجي هن ۾ بلاذري جي انساب اشراف منجهه ته ڪهڙو ڪنهن کي اولاد ٿيو ڪهڙو ڪنهن کي اولاد ٿيو هي سڀئي ڳالهيون رکڻ جون آهن ذهن ۾ ۽ فرمائي ٿو ته پنهنجي اهل اهل بيت کي وٺي اچو اهلڪم سڀني اهل گهر وارن کي تنهن جي ائين نه ڪو زالون ڇڏي اچجو پوئتي ۽ پنهنجي ٻارن کي وٺي اچو ائين ڪونه ته پنهنجي پيء کي به وٺي اچجو پنهنجي پڦين کي ماسين کي چاچين کي ڏاڏين کي جيڪي به هجنو پنهنجو انهن کي وٺي اچجو سڀني کي اهل کي وٺي اچجو اهلڪم يعني اهل انهي ۾ اوور آل سڄو خاندان سڄي فيملي سڀئي فيملي هڪڙي ايڪسٽينڊيڊ فيملي هاڻي هتي هي ڪي ويو ويسٽ ۾ هڪڙي ڊائريڪٽ فيملي بس ان ۾ فيملي ۾ جيڪو مرد ۽ ان جي زال ۽ ان جو هيٺيون اولاد هيٺ مٿيون نه ان جو پيء جيڪو آهي سو ان جو گهر ۾ نه آهي ان جي ماء جيڪا آهي سا نه آهي

جڏهن قافلو جيڪو عير قافلو جيڪو اٺن جو قافلو عير جڏهن هليو پنهنجو نڪتو شهر منجهان ٻاهر ولما فصلت العير قال ابوهم هاڻي هتي مصر منجهان هاڻي نڪتا آهن شهر منجهان ۽ هوڏانهن حضرت يعقوب يعقوب عليه السلام اڍائي سؤ ميل پري مطلب ته رڳو جيڪڏهن هوائي جهاز ۾ وڃجي ته ايترو پري آهي

خوشبو ٿي اچي يا ڪهڙي به نموني سان حضرت اهو اهو ڄڻ واقعو ٿئي ٿو جنهن جو ذڪر الله تعاليٰ قرآن ۾ ڪري اهو هڪڙو معجزو آهي جنهن جو ذڪر آهي هتي ته معجزن کان جيڪي ماڻهو انڪار ٿا ڪن ڀئي هي معجزو ڪونه هو معجزو ڪونه هي هڪڙو حضرت يوسف عليه السلام ۽ پهرين اها ڳالهه ته حضرت يوسف عليه السلام جو چوڻ ته هيء قميص کڻي وڃو وڃي هن جي اکين تي رکجو مٿي تي رک وڃو منهن چهري مبارڪ تي رکجو ته ٿي ويندي هلي سيد ڪيئن ٿو چوي جڏهن هن کي حضرت جبرئيل عليه السلام جڏهن الله تعاليٰ وٽان هن کي اهڙو ميسيج نه ٿو ملي پڪ نه ٿي ٿئي ته آئون ڪيئن ٿو چئي سگهان ته ائين ڪجو ته ائين ٿي ويندو هليو ائين ڪيئن ٿيندو سائين تنهنجو تنهنجي قميص کڻي وينداسون بس ائين ٿي ويندو هليو قميص ڪيئن ٿيندي پوء جڏهن الله تعاليٰ هن کي چيو آهي ٻڌايو آهي هن کي فرشتي جي تر ٿرو يا ڊائريڪٽ يا جيئن به پنهنجو ٽن نمونن سان جيئن شوريٰ سورت ۾ جيڪو الله تعالي ٻڌايو ته انهن ٽن نمونن سان الله تعالي ڪلام ڪري ٿو پنهنجو ڊائريڪٽ يا پنهنجو پردي جي پويان ڳالهائي ٿو يا پنهنجو وحي موڪلي ٿو جبرئيل عليه السلام موڪلي ٿو جنهن به نموني سان الله تعالي ڄڻ اهو ميسيج پهچايو پنهنجي يوسف عليه السلام کي تون هي قميص موڪل انهي قميص ۾ ئي شفاعت اسان رکنداسون جو تنهنجي هاڻ قميص ۾ ئي شفاعت هاڻ انهي ڳالهه تان ياد مون کي آيو ته هڪڙو ماڻهو پيدا ٿيو آهي ڪجهه ڏهه پندرهن سال اڳ ۾ هن لکيو سائين اسان به ڏٺو ته يوسف عليه السلام جي جو پگهر جيڪو هو سو قميص کي لڳل پوء اهو يوسف جيڪو هو ان جي پگهر هاڻي پگهر منجهه اها سڄي حڪمت رکيل هئي انهيء ڪري مون پگهر نچوڙي منهنجو منهنجي منهنجي پيء جو ۽ هاڻي مون دوا ٺاهي آهي هاڻي ان سان هوش پگهر هو ته جيڪڏهن هيو ته به نبي پاڪ صلي الله عليه السلام جو هيو تنهنجي پيء جو ڪونه هو ڪو تنهنجو هيو تنهنجو پگهر هوندو نماز ماني ڪوڙ ٿيندي الائي ڇا ٿيندو ڪهڙي مصيبت ٿيندي پگهر جو مطلب اهو ڪونهي ته هر پگهر هر انسان جو گڏهه گابي جو پگهر ماڻهو جو جن جو اٺ جو ڀولڙي جو تنهنجو پگهر تنهنجي پيء جو ڏاڏي جو هن جو پگهر يوگا سو بس هو پگهر هن ۾ معجزو هيو هاڻي هن دوا ٺاهي آ وري اسلامي دوا ڪري ٿو مڃي اچي ٿو هي مون سورت يوسف مان ٺاهي آ پوء مون هن کي ان زماني ۾ لکيو مون چيو ملائي تون هي ڳالهيون اجايون ٿو ڪرين تنهنجو اهو

جراثيم آهن اهڙي ڪا ڳالهه آهي ڇا انهي منجهان جيڪا سا پوء هاڻ مون دوا ٺاهي آهي اهو وڪڻي ٿو ويٺو دوا سڄي ملڪن منجهان هاڻي مصر منجهان الائي ڪٿان شروع ڪئي ته پهرين مينس پاڪستاني هو هن اهو خيال پيدا ڪيو پوء وري انهي مان مصر واري کڻي ورتو آهي هاڻي ڪتاب وتابن ۾ به اها ڳالهه اچي ٿي پر اهڙين ماڻهن کان ٺڳن کان ماڻهو پنهنجو پرهيز ڪري پري رهي حضرت يعقوب عليه السلام ٿو چئي ته قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف آئون يوسف جي خوشبو ٿو پايان لولا ان تفندون جيڪڏهن توهان مون کي سودائي نه چئو يا مون کي جيڪڏهن سمجهو نه ته چريو ٿي ويو هليو تنهنجو ان خيال ۾ هاڻي اهو ڪيئن اهو اثر ٿئي ٿو ڪنهن ڳالهه جو، جيڪڏهن ڪا ڳالهه ٿيڻي آهي ته اسان وٽ مولود هوندو ته پن پن مٿي لکيو نالو محمد صلي الله عليه وسلم جو ڏٺم ته اهڙي نموني سان اسان وٽ هڪڙو مشهور واقعو آهي جو ڄام تماچي کي قيد ۾ رکيا هئا وڃي علاء الدين جيڪو به هيو ان زماني جو هندستان جو بادشاهه پنهنجو دهلي جو هن کي کڻي ويا هئا پنهنجو هن ۾ پوء هاڻي پويان جيڪو سو ڄام جوڻو هيو ۽ پوء جو هڪڙو ماڻهو جيڪو خيبر آهي پنهنجي هالا جي طرف رستو ٿو وڃي جيڪو مين هو خيبر جي ڀرس اتي هيو پنهنجو ان جو به نالو نوح آهي پر اهو نوح هوٿياڻي آهي شايد ان جو نالو ۽ ٻيو هالا ۾ وري مخدوم نوح سرور رحمت الله عليه پر نوح سرور جي ڳالهه نه آهي يا نوح هوٿياڻي جي ڳالهه آهي. هاڻ اهو ويٺو پنهنجون ٻڪريون چاري يا ڇا ٻاهر ويٺو آهي ۽ اهو پيو چوي ته پنهنجو جوڻو مت اوڻو. اهو ادب جي ڪتابن ۾ سنڌي ادب جي تاريخ جيڪا ان ۾ اهو لفظ اچي ٿو ته جوڻو مت اوڻو ڄام تماچي آء. جوڻو جوڻو جوڻو جيڪو آهي سو مت جو اوڻو مت گهٽ اٿس عقل گهٽ اٿس هن کي وسڊم ڪونهي حڪومت هلائڻ جي ان ڪري تون اچ ڄام تماچي آء پاڻ هو چوي پيو پوء وري ماڻهو جيڪو قافلي وارا اچن پڇن ٿا جو تون ڇا ڇو پيو چوين ائين چيس بس مون کي خبر ناهي بس وڻ ٽڻ پيو چوي ته ڄام تماچي آء جوڻو مت اوڻو وڻ ٽڻ پيو ائين چوي مطلب ڪو واقعو هوندو آهي ته پوء اهڙا جيڪي الله جا ٻانها آهن انهن کي اهڙو ڪو اشارو ٿيندو آهي لوڪ چوندا مون کي خبر ناهي ڇو پر ائين بس هاڻي سڀ ڪو پيو چوي ائين پيا چون ته ائين ٿيندو پوء وري اسان وٽ جڏهن انگريز اچڻ وارا هئا ته تون صديق فقير جي ڳالهه ٿا ڪن ته وڃو ڀورا اچي ڀيل ساري سنڌ صديق چوي پوء ڀورا اٿي ڀڄ، سؤ ورهيه کان پوء مٿان ڪرندي وڄ، وڄ متان سڙي مرين، صديق چوي، اهڙي قسم جون مطلب ته ڳالهيون هو پيش گويون آهن هي آهن هو آهن پر هي به ڄڻ هڪڙو معجزو جو اهو هيو جو حضرت يعقوب عليه السلام تي هن جي خوشبو پاتي ۽ اتي پنهنجي ٻارن کي ٿو چوي ته اچڻ وارو آهي ڪو حضرت يوسف عليه السلام جي خبر اچڻ واري آهي ڇا آهي هاڻي هو جڏهن چون ٿا قالو تالله انڪ لفي ضلالڪ القديم اتي جيڪي به آهن هاڻي هي ته اڃا روانا ٿيا آهن تنهن ڪري بار مون اڳ ۾ جيڪو عرض ڪيو ته جيڪي ڪهڙا ماڻهو آهن جيڪي حضرت يعقوب عليه السلام کي هي چون ٿا هونئن ته چون ٿا پوء گهر منجهان ڪي به ڪو به چئي سگهي ٿو هاڻي هي ته سڀئي پوئتي آهن هيڏانهن ڏهي ڄڻا هاڻ اتي بس اڍائي سئو ميل هن کي هفتو ٻه لڳندا بٽ ڪيترو وقت لڳندو جو پهچن اتي تيستائين جيڪو اتي ڪير ٿو چوي پيو هن کي هي ته اتي ڪونهن ان ڪري چئبو ته ڀئي هن جي گهر جا ٻيا ڀاتي جيڪي آهن سي چون ٿا پوء هن جي مايون آهن ڪي هن جون گهر واريون هونديون ڪي ان جي نهرون هونديون ڪي ان جي ڌيئرون هونديون ڪي ان جي يعقوب عليه السلام جون ٻيا ٻار وڏا ننڍا هيڏانهن هوڏانهن ٻيا به هوندا ايترو ڪو وڏا آيا هئا ڏهه پٽ هاڻ ان جا پٽ پوٽا هيڏا هوڏا ويٺا آهن هو انهن منجهان ڪو چوندو ڪو به چئي سگهي ٿو جو قالو تالله انک لفي ضلالک القديم تون پرا پرا آهين پراڻي ڀل ۾ آهين ضلال ۾ آهين پاڻ انهي ضلال جي لفظ جيڪو آهي سو پوء وري ڪن ماڻهن کي خراب ٿو لڳي ان جي معنيٰ گمراهي وقت ظاهر شريعت واري گمراهي ته ڪونهي پر هي ڄڻ هڪڙو تون مطلب صحيح ڳالهه ڪونه ٿو ڪرين انهي معنيٰ چوڻ جي لاء اها ڳالهه چون ٿا فلما ان جاء البشير پوء جڏهن بشير خوشخبري کڻڻ وارو جڏهن آيو، هاڻ خوشخبري کڻڻ وارو وري به چون ٿا ته حضرت جو جيڪو آهي يهود آهي يهودا آهي اهو ٿو اچي ته اهي پهچندا ظاهر گڏ پهچندا پر قميص ان جي حوالي آهي اهو کڻي ايندو فلما ان جاء البشير القاه علي وجهه رکي ان ان جي چهري مبارڪ تي حضرت يعقوب عليه السلام جي القاه علي وجهه فارتد بصيرا ته پوء بصارت هن جي اکين جي روشني جيڪا سا، جوت موٽي آئي فارتد بصيرا قال الم اقل لڪم چيائين ته مون توهان کي چيو ڪونه هو ڇا ته الم اقل لڪم اني اعلم من الله ما لا تعلمون آء الله کان ڄاڻان ٿو اها ڳالهه جيڪا توهين نٿا ڄاڻو اڳئين دفعي به ائين چيو آهي پنهنجو آيت ۾ جڏهن چيو آهي ته قال

اها مون کي خبر آهي ۽ مون کي ڇو خبر ڪيئن آهي، مون کي الله تعاليٰ مطلب ته اهو دل ۾ وڌو آهي يا مون کي وحي ڪيو آهي يا مون کي جبريل عليه السلام ٻڌايو آهي يا جيئن به جهڙو به نمونو حضرت يعقوب عليه السلام نبي نبي آهي پيغمبر آهي رسول آهي ان سينس ۾ پنهنجي اولاد تي يا پنهنجي ٻين ماڻهن تي اڳئين زماني ۾ ڄڻ اهو ڪونه هو تمڪنت جيئن نبين کي ڪونه هئي ته اهو اختيار ڪونه هو، بادشاهتون هنن وٽ ڪونه هيون، بادشاهه جڏهن حضرت موسيٰ عليه السلام کان پوء هنن حضرت سليمان عليه السلام کان پوء حضرت دائود عليه السلام کان پوء بادشاهه ٿيا نبي جڏهن محمد مصطفيٰ صلّي الله عليه وسلّم جڏهن هڪڙي اختيار وارو ٿيو باقي ٻيا نبي ويچارا پي گهميا پوء انهن کي ڪنهن لفٽ ڏني ڪونه جيئن چئو سنڌي ۾ واري بادشاهه چئبو آهي اسان ڳالهه پڇ ۾ ٿو ائين ڪرين پوء ان ڪري پوء هنن سان وڙهندا هوندا ڇا ڪندا هوندا پر پوء هن اختيار وارا نه هئا، تنهنڪري پنهنجو شريعت جيڪا سا نافذ نه ٿي ڪري سگهيا، اهو ڄڻ هنن جو مسئلو هيو. حضرت نوح عليه السلام پنهنجي شريعت پنهنجي قوم تي نه ٿي نافذ ڪري سگهيو، ڇو جو وڏيرا جيڪي ٻيا هئا ۽ چوڌري جيڪي پنهنجو حڪومت وارا ٻيا هئا ۽ حضرت ابراهيم عليه السلام پنهنجي شريعت پوري ڌرتي تي پوء هن علائقي تي ڪنهن به علائقي تي نافذ نه ٿي ڪري سگهيو ڇو جو هن وٽ تمڪنت ڪونه هئي حڪومت ڪونه هئي محمد پنهنجي دائود عليه السلام ۽ حضرت سليمان عليه السلام وٽ تمڪنت هئي پاور هو طاقت هئي ۽ پنهنجو حڪومت هئي انهي ڪري حضرت موسيٰ عليه السلام وٽ پاور هو جو پنهنجي علائقي ۾ جيڪو ٻاهر ويا هليا وڃي بيابان ۾ چاليهه سال رهيا اتي ڄڻ هن جي اٿارٽي پاور هئي پوء وري جوشوا يوشوع بن نون جيڪو آهي انهي ڪم هلايو وري پوء ججز هئا انهن ڪم هلايو هڪڙي خاص علائقي ۾ پوء انهن وٽ اختيار هيو توهان جو هنن بادشاهه رکيو توهان جو بادشاهه ڪيو پنهنجو سائول کي پهرين پوء دائود ٿيو پوء سليمان عليه السلام پوء ٻيا آهن پر پوء بادشاهه جي وري بادشاهه ۽ پيغمبر وري پاڻ ۾ وڙهندا رهيا هاڻي توهان جو يورپ ۾ اهو بادشاهه ۽ هنن جو جهيڙا ٿيندا رهيا پنهنجي حڪومتي جيڪي آهن پنهنجا ملا هنن جا پادري يعني ٿيو ٿيوڪريسي وارا ماڻهو الڳ هئا ۽ حڪومت وارا الڳ هئا پاڻ هن کي اسلام ۾ جيڪو آهي سو ساڳيو ئي ماڻهو